ໂດຣນ ຫຼື ເຄື່ອງບິນບໍ່ມີຄົນຂັບທີ່ອອກແບບແຕກຕ່າງຢ່າງໃຫຍ່ ຈະຫຼັ່ງໄຫຼອອກມາສູ່ມືຜູ້ຊົມໃຊ້ໃນເດືອນຕຸລານີ້ ເຄື່ອງຍົນຮູບໄຂ່ທີ່ບິນຢູ່ເທິງທ້ອງຟ້າ ທີ່ເອີ້ນວ່າ Power Egg ນີ້ ຍັງແຕກຕ່າງໄປຈາກໂດຣນທົ່ວໄປ ກໍເພາ ະວ່າມັນສາມາດຖືກບັງຄັບໄດ້ ດ້ວຍການໃຊ້ທ່າທາງຂອງມື ນັກຂ່າວ VOA Deborah Block ມີລາຍງານຂອງເລື່ອງນີ້ ເຊິ່ງວັນນະສອນຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ໂດຣນ ຫຼື ເຄື່ອງບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຮູບ ໄຂ່ ເຊິ່ງບໍ່ມີສິ່ງໃດເໝືອນຢູ່ໃນທ້ອງຕະຫຼາດ ດ້ວຍການກົດທາງລຸ່ມຂອງເຄື່ອງຍົນທີ່ຕິດໃບພັດ 4 ໃບ ທີ່ເປີດແຜ່ອອກໃນຂ້າງທາງຖະໜົນ ນອກນັ້ນມັນຍັງຈະສົ່ງພາບວິດີໂອຄຸນນະພາບສູງທີ່ຮູ້ກັນວ່າ HD ທີ່ຈະຊ່ອ ຍໃຫ້ພວກຊົມໃຊ້ສາມາດສົ່ງຮູບພາບ ແລະ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ໄປຫາບັນຊີທາງສື່ສັງຄົມຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງຍົນພວກນີ້ບິນເວີ່ນຢູ່ເທິງອາກາດແລ້ວ ໂດຣນ Power Egg ຫຼື ເຄື່ອງຍົນຮູບໄຂ່ນີ້ ອອກແບບໂດຍ Power Vision ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດເທັກໂນໂລຈີຍັກໃຫຍ່ລະດັບໂລກ

ກິມບໍ ຊຶ່ງຈະບໍ່ໃຫ້ຮູບພາບສັ່ນສະເທືອນ ຍ້ອນການອອກແບບທີ່ແປກ ແລະ ບໍ່ເໝືອນໃຜ ຂາຂອງມັນຈຶ່ງສາມາດພັບໄດ້ ເພາະສະນັ້ນຈະບໍ່ມີຂາສ່ວນໃດປິດບັງວິວຕ່າງໆ ແລະ ກິມບໍທີ່ວ່ານີ້ ຈະສາມາດຖ່າຍພາບໄ ດ້ 360 ອົງສາ ທີ່ເອີ້ນວ່າ panoramic

ທ່ານ Hu ກ່າວວ່າ ມັນປະຕິບັດໜ້າທີ່ຄ້າຍໆຄືກັນກັບເຄື່ອງບັງຄັບຫຼິ້ນເກມ ເຈົ້າພຽງແຕ່ຍ້າຍມືແລ້ວ ໂດຣນກໍຈະເຄື່ອນຍ້າຍຕາມມືຂອງທ່ານທີ່ເຄື່ອນໄຫວໄປ ຄືກັນກັບໂດຣນຊະນິດອື່ນໆ Power Egg ຍັງມີກ້ອງທີ່ສາມາດ ຖ່າຍຕົວມັນເອງ ທີ່ເອີ້ນວ່າ Selfie Mode ທີ່ສາມາດຕິດຕາມໜ້າຂອງຜູ້ບັງຄັບຂອງມັນ ແຕ່ມັນຍັງສາມາດທີ່ຈະເກັບກຳພາບອັດຕະໂນມັດ ທີ່ຖ່າຍທຳໄດ້ຍາກດ້ວຍມືບັງຄັບ

ແຕ່ກົດລະບຽບການຂໍຮ້ອງໃຫ້ພວກທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງບິນພວກນີ້ບິນໃນຄວາມສູງຕ່ຳກວ່າ 120 ຫຼື 115 ແມັດ ໃນເມື່ອພາວເວີເອັກມີຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ສາມາດບັນຈຸໃສ່ຖົງພາຍໄດ້ ພວກທີ່ຊົມໃຊ້ມັນໂດຍທີ່ບິນມັນຢູ່ຕາມເ ດີ່ນຫຼັງບ້ານ ຫຼືບໍ່ກໍເວລາເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວຜະຈົນໄພຕ່າງໆ ທີ່ສາມາດເກັບກຳຮູບພາບຕ່າງໆ ຈາກມຸມມອງທີ່ແປກໃໝ່ ແລະ ແຕກຕ່າງອອກໄປ ວັນນະສອນ ແກ້ວດາຣາ VOA